ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງໃນນິກາຣາກົວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອໜຶ່ງປີເຄິ່ງເປັນຕົ້ນມາ ພວກນັກຂ່າວຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການຮາວີລົບກວນ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ນັ້ນແມ່ນອີງ ຕາມລາຍງານຂອງມູນນິທິ Violeta Chamorro Foundation ຂອງນິກາຣາກົວ ເຊິ່ງເປັນປາກສຽງເພື່ອເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ພວກແມ່ຍິງບາງຄົນກ່າວວ່າ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສ່ຽງ ໂດຍສະ ເພາະກໍຍ້ອນວຽກການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ເປັນນັກຂ່າວ ເດລີອານາ ໂອກາຢາ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຕື່ມ ຈາກມານາກົວ ປະເທດນິກາຣາກົວ ໃນລາຍງານເລື່ອງນີ້ ທີ່ບັນລະຍາຍໂດຍ ຄຣິສຕິນາ ສະມິດ ດັ່ງສ າລີຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການຜະເຊີນໜ້າກັນເມື່ອ 14 ເດືອນກ່ອນເປັນຕົ້ນມາ ລະຫວ່າງກຳລັງຂອງລັດຖະບານກັບພວກປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານແລ້ວ ພວກນັກຂ່າວຫຼາຍ ກວ່າ 300 ຄົນກໍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບການຮາວີລົບກວນ ການນາບຂູ່ ແລະ ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ

ພວກຜູ້ຄົນພາກັນໃຊ້ສື່ສັງຄົມນາບຂູ່ພວກເຂົາເຈົ້າຜ່ານເຟສບຸກ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບໂທລະສັບຈາກພວກຄົນທີ່ເວົ້າໃຫ້ເຈົ້າວ່າ ເຈົ້າເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຕາຍ ແລະ ປ້ອຍດ່າເຈົ້າ ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນ ມານີ້ໂດຍມູນນິທິ Violeta Chamorro Foundation ເວົ້າວ່າ ພວກແມ່ຍິງນັກຂ່າວ ນັບມື້ນັບມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຮາວີລົບກວນ ແລະ ນາບຂູ່ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ນອກນັ້ນ ການສຶກສາດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າວ່າ ພວ ກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງເຂົາເຈົ້າເສຍຫາຍ

ມັນຈະເປັນການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະເປັນນັກຂ່າວ ແລະ ເປັນອົງການຂ່າວທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ທ່ານນາງມາເຣຍ ເຕເຣຊາ ບລັນດອນ ນັກສັງຄົມສາດອະທິບາຍວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການທາງດ້ານ ສັງຄົມການເມືອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນມາໃນນິກາຣາກົວ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດແນວບໍ່ດີຕໍ່ພວກນັກຂ່າວແມ່ຍິງໂດຍສະເພາະ ໂດຍເວົ້າເປັນພາສາສະເປນວ່າ
Government officials often disrespect women journalists.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານມັກຈະບໍ່ນັບຖືພວກນັກຂ່າວແມ່ຍິງ ໂດຍການສະແດງທ່າທາງ ແລະ ເວົ້າຈາແບບສາມຫາວຢ່າງເປີດແປນ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນກໍລະນີໜຶ່ງຂອງນັກຂ່າວຄົນໜຶ່ງທີ່ຊັກຖາມ ລຳເບີ ໂຕ ແຄມເບລ ຄຳຖາມທີ່ຍາກໆ ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ສະແດງທ່າທາງໃຫ້ເຫັນແລ້ວ ກໍບໍ່ຕອບຄຳຖາມເລີຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກນັກຂ່າວບາງຄົນ ເຊັ່ນ ທ່ານນາງ ເທີຊາ ຊາເອນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານີວິທະຍຸ ລາ ປຣີເມຣິຊິມາ ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການປະຕິບັດຕໍ່ລະຫວ່າງແມ່ຍິງກັບຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວເປັນພາສາສະເປນວ່າ Ha sido un año como para revisarte. Journalists in Nicaragua have had to review their work in the last year. ພວກນັກຂ່າວຢູ່ໃນນິກາຣາກົວຄວນເບິ່ງຄືນວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນປີຜ່ານມາ ພວກນັກຂ່າວຈະພາກັນມີຄວາມລຳອຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ນັ້ນແຫຼະແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາ ມຮຸນແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການດ້ານການເມືອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນມາ ລາຍງານຂອງມູນນິທິດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ພວກນັກຂ່າວ 67 ຄົນໄດ້ອອກໜີໄປຈາກນິກາຣາກົວ ຍ້ອນຄວາມກັງວົນວ່າຈະບໍ່ປອດໄພ ເຊິ່ງໃນ ນັ້ນມີ 25 ຄົນແມ່ນແມ່ຍິງ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ VOA